ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook
ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຄົງສອບຖາມວ່າຍາມໃດເດ ມາດຕະການ ແລະ ການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໃນລັດວິກຕໍເຣຍຈະສິ້ນສຸດລົງ ຖືກຍົກເລີກວ່າເທາະ ຄວາມຈິງ ມີຢູ່ວ່າຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ໃນລັດວິກຕໍເຣຍຕະຫຼອດມາ ມີຫຼຸດລົງຢູ່ເລື້ອຍໆໄປ ຈົນວ່າບັດນີ້ ແດນຽນ ແອນດຣູ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດວິກຕໍເຣຍ ຟ້າວຟັ່ງຈະຜ່ອນຜັນການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆໃນລັດວິກຕໍເຣ ຍ ອັນເນື່ອງມາຈາກໂຄວິດ-19 ຄືຈະຜ່ອນຜັນມັນລົງໃນສັບປະດາໜ້ານີ້ ຂ່າວນີ້ມີຂຶ້ນເມື່ອທີ່ຄົນເຮັດວຽກເຮັດການໃນດ້ານການດູແລສຸຂະພາບຕ່າງໆ ເຖິງປະມານ 100 ຄົນ ທີ່ມີສາຍພົວພັນກັບສອງໂຮງພະຍາບາ ນໃນຊິດນີ ຍັງຖືກແຍກໂຕ ຄວາຣັນທີນຢູ່ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ແດນຽນ ແອນດຣູ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດວິກຕໍເຣຍເວົ້າວ່າ ການທີ່ຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ມີຫຼຸດລົງຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດວິກຕໍເຣຍ ແມ່ນຕົວຢ່າງອັນ ໜຶ່ງທີ່ການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆ ເຮັດວຽກເຮັດການແບບໃດກັນ ໃນມື້ວານນີ້ໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ໆປະມານ 43 ຄົນ ນີ້ຊີ້ແຈງໃຫ້ຮູ້ເຫັນວ່າເຖິງສອງມື້ມາແລ້ວ ຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ໃນລັດວິ ກຕໍເຣຍຫຼຸດລົງຕິດໆຕໍ່ກັນ ແຕ່ລັດວິກຕໍເຣຍກໍມີຄົນຕາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ໆອີກ 9 ຄົນ 6 ຍິງ 3 ຊາຍ ຈາກຈຳນວນນີ້ 7 ຄົນມີສາຍພົວພັນກັບສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາ ຈຳນວນຄົນໃນຊົນນະບົດລັດວິກຕໍເຣຍ ທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ທັງໝົດໃນໄລຍະ 14 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ ບັດນີ້ຢືນຢູ່ໃນລະດັບ 4.7 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳນວນທີ່ສະເລ່ຍແລ້ວ ຂອງມື້ຂອງວັນຕ່າງໆ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແດນຽນ ແອນດຣູ ຂອງລັດວິກຕໍເຣຍເວົ້າວ່າ ນັ້ນແປວ່າກາ ນເປີດເຂດຊົນນະບົດອອກຈາກການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆ ສາມາດຈະມີຂຶ້ນໄດ້ໃນໄວໆນີ້ ວ່າສິ່ງທີ່ພວກທ່ານເຮັດຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດວິກຕໍເຣຍຢ່າງເດັດຂາດ ພວກທ່ານສາມາດ ແລະ ຈະສຳເລັດໄດ້ໃນເຂດໃ ນເມືອງແມລເບີນ ແຕ່ມັນຕ້ອງຖືກກະທຳຢ່າງຖືກຕ້ອງ ມັນຕ້ອງຖືກກະທຳໂດຍມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ເປັນຂັ້ນໆ ເຮົາບໍ່ສາມາດຫວັງຈະຮັກສາໃຫ້ມີຕົວເລກຕ່າງໆຢູ່ໃນຂັ້ນຕ່ຳໄດ້ ຖ້າຫາກເຮົາບໍ່ ກ່ອນອື່ນໝົດ ເຮັດໃຫ້ມັນມີນ້ອຍລົງທີ່ສຸດ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາອາດມີຄວາມສ່ຽງ ຄວາມສ່ຽງອັນແທ້ຈິງ ອັນແທ້ຈິງ ແລະ ຄົງເປັນແບບນັ້ນ ທີ່ການທີ່ພວກເຮົາເປີດກວ້າງຂຶ້ນ ຈະໃຊ້ເວລາອັນຍືດຍາວຫຼາຍແທ້ໆ ແລະ ເມື່ອນັ້ນພວ ກເຮົາຈະ lockdown ອີກໃໝ່ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ລັດ New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ອີກໃໝ່ 10 ຄົນ ແລະ ມີຄົນ 100 ຄົນທີ່ເປັນພະນັກງານການດູແລສຸຂະພາບ ທີ່ມີສາຍພົວພັນກັບໂຄວິດ-19 ທີ່ລະບາດຂຶ້ນຈາກສອງໂຮງພະຍາບານໃນລັດ New South Wales ຍັງຖືກກັກໂຕໄວ້ຢູ່ ກໍລະນີທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ແມ່ນຕິດແປດກັນຍ້ອນການໃກ້ຊິດກັນໃນດ້ານຄອບຄົວ ທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຈາກພະແນກສຸກເສີນຂອງໂຮງພະຍາບານ Liverpool ຂອງກົງແຂວນຊິດນີ ບັດນີ້ຈຳນວນຄົນທີ່ ເປັນໂຄວິດ-19 ຈາກໂຮງພະຍາບານ Liverpool ນັ້ນ ມີແລ້ວ 15 ລາຍ ໃນລັດ Queensland ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Queensland ເວົ້າວ່າ ການຕ້ອງຫ້າມໃນຊາຍແດນ Queensland ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຈະມີຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ກະທັ່ງທີ່ຖືກຕິຕຽນວິພາກວິຈານປະນາມໂຈມຕີຢ່າ ງໜັກໜ່ວງກໍຕາມແຕ່ ພາຍຫຼັງທີ່ຍິງນາງໜຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໄປຊາປະນະກິດສົບພໍ່ຂອງຜູ້ກ່ຽວ ແຕ່ລູກໆຂອງທ່ານ Mark Keanes ຄົງຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໄປຢ້ຽມຢາມທ່ານກ່ອນຕາຍ ເພາະທ່ານເປັນມະເຮັງທີ່ ຈະບໍ່ລອດຕາຍໄດ້ ເດັກໆນີ້ນັ້ນຢູ່ໃນລັດ New South Wales ແລະ ຜູ້ກ່ຽວຢູ່ທີ່ກຸງ Brisbane ລັດ Queensland ແລະ ທ່ານ Marshall ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ South Australia ເວົ້າວ່າ ຂໍ້ມູນ ແລະ ການວິເຄາະຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໃນລັດ New South Wales ແລະ ACT ຈະເປັນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບ ການຍົກເລີກການຕ້ອງຫ້າມໃນຊາຍແດນຕ່າງໆ ວ່າ South Australia ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ໆ ພຽງແຕ່ສອງຄົນເທົ່ານັ້ນ ໃນໄລຍະໜຶ່ງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ບໍ່ມີໃຜທີ່ຖືກຖືວ່າເປັນກໍລະນີທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ຄື active South Australia ເວົ້າວ່າ ທ່ ານຢາກເປີດຊາຍແດນ South Australia ໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ເພື່ອຊົດຊ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ຜ່ອນຄາຍການທີ່ຄອບຄົວຕ່າງໆແຍກກັນຢູ່ແຍກກັນກິນ ແຕ່ທ່ານກໍເວົ້າວ່າ South Australia ຈະບໍ່ກະທຳບາດກ້າວໃດໆທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ທາງກາ ນສາທາລະນະສຸກບໍ່ເຫັນດີນຳ ຄົນໃນ Sydney ສາມາດໄປຍັງລັດ Northern Territory ໄດ້ຈາກແຕ່ຕົ້ນເດືອນໜ້ານີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖືກ quarantine ຖ້າຫາກວ່າ New South Wales ຄວບຄຸມການຕິດແປດໂຄວິດ-19 ກັນໄດ້ຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ໃນເວລານີ້ ຄົນທີ່ໄປຍັງ Northern Territory ຈາກ Sydney ແມ່ນຕ້ອງຖືກແຍກໂຕ quarantine 14 ມື້ ໂດຍໄດ້ເສຍຄ່າການໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆເອງ ແຕ່ Northern Territory ຄາດວ່າຈະຍົກເລີກການຕ້ອງຫ້າມນີ້ນັ້ນໃນວັນທີ 9 ຕຸລາ ປີ 2020 ນີ້ ແລະ ທ່ານ Michael Kidd ຮອງຜູ້ນຳພະນັກງານການແພດອົດສະຕຣ າເລຍ ເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍກຳລັງມອງເບິ່ງການກວດຫາໂຄວິດ-19 ໂດຍໃຊ້ນ້ຳລາຍ ທີ່ເປັນວິທີການອັນໜຶ່ງທີ່ Yale University ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາພັດທະນາຂຶ້ນມາ ແຕ່ການທົດລອງເບິ່ງວິທີການນີ້ຍັ ງບໍ່ແລ້ວເທື່ອ ເຖິງວານນີ້ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເປັນໂຄວິດ-19 26,565 ຄົນ ຕາຍໄປແລ້ວ 797 ຄົນ ແລະ ດີຄືນແລ້ວ 23,217 ຄົນ ອັນວ່າປະເທດຄອມມິວນິດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ທີ່ມີປະຊາຊົນປະມາ ນ 7 ລ້ານປາຍຄົນນັ້ນ ແມ່ນວ່າເປັນໂຄວິດ-19 22 ຄົນ ບໍ່ຕາຍຈັກຄົນ ໂດຍທີ່ດີໄປແລ້ວ 21 ຄົນ